۽ ابراهيم کي اسحاق ۽ يعقوب عطا ڪيوسون، سڀني کي هدايت ڪئيسون ۽ ان کان اڳ نوح کي هدايت ڪئيسون ۽ سندس اولاد مان دائود کي ۽ سليمان ۽ ايوب ۽ يوسف ۽ موسيٰ ۽ هارون کي هدايت ڪئيسون ۽ اهڙي طرح اسين ڀلارن کي بدلو ڏيندا آهيون.